ລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ລາຍການນີ້ຈະພາທ່ານຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວ ຈາກເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງ ນິທານຄະຕິ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະ ເລື່ອງແປກໆທົ່ວໂລກ ຕໍ່ໄປ ນີ້ ເຊີນທ່ານພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ CRI ໃນລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ຄົນທີ່ເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມທຳຄວາມຮູ້ຈັກໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃດອື່ນໄກ ແຕ່ຫາກແມ່ນຕົວເຮົາເອງນີ້ແຫຼະ ຈົ່ງເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບສິ່ງທີ່ມັກ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ແລະ ຄິດຮ ອດຄິດເຖິງທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີເຊັ່ນດຽວກັນ ຮອດໂມງຮອດເວລາພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີອີກເຊັ່ນເຄີຍ ໃນລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 MHz ວິໄລພອນ ແລະ ສົມແພງ ກໍນຳເອົາເລື່ອງລາວຕ່ າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ແມ່ນແລ້ວ ມີເລື່ອງເບົາໆ ພ້ອມທັງສຽງເພງໃຫ້ທ່ານໄດ້ຜ່ອນຄາຍອາລົມ ທຸກໆວັນສຸກ ແຕ່ເວລາ 8 ໂມງ ຫາ 9 ໂມງຕອນເຊົ້າ ຕາມເວລາວຽງຈັນ ແລະ ຈະອອກອາກາດອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນ ວັນຈັນຕໍ່ມາ ແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງຕອນເຊົ້າ ເວລາວຽງຈັນເຊັ່ນດຽວກັນ ຟັງແລ້ວມີຄຳຄິດຄຳເຫັນແນວໃດ ກໍຢ່າລືມຕຳໜິຕິຊົມລາຍການພວກເຮົາໄດ້ ວິທີງ່າຍໆ ກໍແມ່ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນໄປທີ່ໝາຍເລກ 2930 ສຳລັບຫຼັກ 2 5930 ສຳລັບຫຼັກ 5 7930 ສຳລັບຫຼັກ 7 ແລະ 9930 ສຳລັບຫຼັກ 9 ຫຼືວ່າຈະສົ່ງມາທາງອີເມວກໍໄດ້ ອີເມວພວກເຮົາກໍແມ່ນ laos@cri.cn ຫຼືຈະໂທລະສັບລົມກັບພວກເຮົາກໍໄດ້ 0086 106 889 2192 ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ຫຼືວ່າທ່ານໃດມີເລື່ອ ງດີໆ ຢາກໃຫ້ພວກເຮົານຳມາເລົ່າ ກໍສົ່ງມາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນເນາະສົມແພງ ແມ່ນແລ້ວ ວັນເວລາຜ່ານໄປໄວອີ່ຫຼີເນາະວິໄລພອນ ປຸບປັບບຶດດຽວ ມາຮອດເດືອນສຸດທ້າຍຂອງປີແລ້ວ ແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ ຍັງ ອີກບໍ່ທໍ່ໃດມື້ກໍຈະໝົດປີອີກແລ້ວເນາະ ໂອ້ຍ ໄວອີ່ຫຼີເວລານີ້ ໝົດປີຄັນມີແນວເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ກໍໄຄໄດ໋ເນາະສົມແພງ ອືມ ເພີ່ມຂຶ້ນແນ່ນອນວິໄລພອນ ແມ່ນຫຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ ເງິນຫວາ ບໍ່ແມ່ນ ອາຍຸເພີ່ມຂຶ້ນ
ອັນວ່າແລ້ວ ອັນແນວບໍ່ຢາກໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຊ້ຳພັດເພີ່ມຂຶ້ນ ແບບຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ເນາະ ອັນແນວຢາກໃຫ້ເພີ່ມຊ້ຳພັດຍາກຫຼາຍ ອ່າ ອັນນີ້ແມ່ນສຳລັບພວກເຮົາດອກຫວາ ແຕ່ວ່າສຳລັບບາງຄົນອາດຈະບໍ່ຍາກປານໃ ດ ອືມ ໝາຍເຖິງເງິນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນວິໄລພອນເອີຍ ຖືກຕ້ອງ ຄ່ອຍຊອກຄ່ອຍຫາ ຄ່ອຍທ້ອນຄ່ອຍຫອມໄປນີ້ລະ ແມ່ນ ພວກເຮົາແມ່ນມະນຸດເງິນເດືອນ ບໍ່ແມ່ນນັກທຸລະກິດເດ້ ແ ມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ມະນຸດເງິນເດືອນກໍຕ້ອງຖ້າພຸ້ນລະເບິດເດືອນ
ແມ່ນແລ້ວ ເອົາ ພົບກັນໃໝ່ໆນີ້ ຟັງເພງຈັກ 2 ເພງກ່ອນ ແລ້ວຈັ່ງຄ່ອຍມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງດີບໍ່

ສົມແພງ ຮະ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆໄປບໍ?
ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກໄປບໍ?
ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄປບໍ? ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນະ?

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງທາງ CRI FM 93 MHz ຟັງເພງມ່ວນໆຜ່ານໄປແລ້ວ ບັດນີ້ມາຟັງເລື່ອງແປກໆເລື່ອງໜຶ່ງ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ເບື່ອເມຍປ້ອຍເກັ່ງ ຝາກຂາຍໃນເວັບໄຊລົດມືສອ ງ ຟັງຊື່ແລ້ວກໍເປັນຕາຫົວເນາະ ບໍ່ທຳມະດາ ຝາກຂາຍເມຍໃນເວັບໄຊລົດມືສອງ ຊິມີຄົນຊື້ຢູ່ບໍນີ້?
ມາຟັງນຳກັນເບິ່ງວ່າຊິມີຄົນຊື້ບໍ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດຣູມານີ ອາເລັກ ເຄຣນຕູ ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງບູຄາເຣສ ເມືອງຫຼວງຂອງຣູມານີ ຫວັງວ່າຈະຫາເງິນດ້ວຍການຂາຍຄູ່ຊີວິດຂອງຕົນເອງໃ ນລາຄາ 4 ລ້ານປອນ ແຕ່ຍ້ອນຢາກຂາຍໄວຈຶ່ງຫຼຸດລາຄາແບບໃຈປ້ຳເຫຼືອພຽງ 3,000 ປອນ ໂອ້ ຈາກ 4 ລ້ານປອນຫຼຸດລົງມາເຫຼືອພຽງ 3,000 ປອນ ປ້າດຕິໂທ້ ຄືມາຫຼຸດຫຼາຍແທ້ ກໍຄືວ່າເນາະ ລາວຢາກຂາຍໄວເນາະ ແມ່ນ ລະ ອ້າວ ແລ້ວເປັນຈັ່ງໃດຕໍ່? ໂຄສະນາຂອງໜຸ່ມໜ້າມຶນໃນເວັບໄຊ www.ocasio.ro ຂຽນໄວ້ວ່າ ຂາຍເມຍລຸ້ນປີ 1983 ສະພາບດີ ອອບຊັນຄົບ ຊ່ວງລ່າງສົມບູນ ກະໂພກກວ້າງຂວາງ ເຈົ້າຂອງມືສອງຂາຍເອງ ລາຄາຕໍ່ລອງກັນໄດ້ ໂອ້ ບໍ່ທຳມະດາເນາະ ໂຄສະນານີ້ຄົບທຸກຢ່າງ ຄືຊິເຫຼືອອົດແຮງ ອືມ ຈຶ່ງປະກາດຂາຍເມຍແບບນີ້ ຫຼືວ່າແນວໃດ?
ອືມ ອາເລັກບອກວ່າ ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ໂຄສະນາກໍເພາະວ່າເບື່ອເມຍທີ່ປ້ອຍດ່າເກັ່ງ ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນພຽງແຕ່ຢາກເຮັດຫຼິ້ນເທົ່ານັ້ນ ໂອ້ ແມ່ນຫວາ ອືມ ອ້າວ ແລ້ວເມຍລາວບໍ່ວ່າແນວໃດຫວາຊັ້ນນະ? ອາເລັກເວົ້າວ່າ ໄດ້ຖ້າຈົນເມຍປິ່ນໄປເຮັດວຽກຢູ່ແອັດສະປາຍແລ້ວ ລາວຈຶ່ງລົງມື ເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້ເມຍຮູ້ ໂອ້ຍ ຊິເຫຼືອບໍນໍ ຊິບໍ່ຮູ້ເນາະ ໂຄສະນາໃນເວັບໄຊປານນັ້ນກໍຕ້ອງຮູ້ຫັ້ນແຫຼະ ອືມ ກໍແມ່ນ ອາເລັກເວົ້ າປິດທ້າຍວ່າ ໄດ້ຂໍ້ສະເໜີຈາກລູກຄ້າມາກມາຍກ່າຍກອງ ແມ່ນຫວາ ແຕ່ບໍ່ມີຂໍ້ສະເໜີໃດຍອມຮັບໄດ້ເລີຍ
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄ່ອຍວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ສົມແພງ?
ກໍເພາະວ່າຂໍ້ສະເໜີທີ່ລູກຄ້າສະເໜີມານັ້ນ ບາງຄົນແມ່ນໃຫ້ລາຄາຕ່ຳໂພດ ອື ບາງຄົນກໍແມ່ນຢາກຈ່າຍຜ່ອນເປັນງວດ

ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານກັບລາຍການ ເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນ ເມືອງຈີນ ລາວ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ເລື່ອງແປກໆ ຟັງແລ້ວອົມຍິ້ມ ສະໝອງປອດໂປ່ງແນ່ນອນ

ອີກ 2 ເພງຜ່ານໄປ ຄິດວ່າຄົງສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນໃຫ້ທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຟັງເພງແດ່ກັບຟັງເລື່ອງລາວຕ່າງໆໄວ້ນຳແດ່ ສະຫຼັບສັບປ່ຽນກັນໄປກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ແມ່ນແລ້ວ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ໜ້າຕາກໍດີຄື ກັນ
ຢ່າຍ້ອງຕົວເອງແມ້ ສົມແພງ ຈັກໜ້ອຍຜູ້ຟັງເຫັນແລ້ວຈຶ່ງຫົວຂວັນໃດ໋ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອງ ເວົ້າຄວາມຈິງ ໜ້າຕາດີບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າງາມໃດ໋ ເອົ້າ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດຊັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າໜ້າບໍ່ໄດ້ມີຮອຍແປ້ວຮອ ຍດ່າງ ຕາກໍເບິ່ງເຫັນແຈ້ງດີຊັ້ນນະ ໂອ້ ແນວນັ້ນຫວາ ອື ເອົ້າ ບໍ່ຖຽງກັນວ່າເປັນຈັ່ງຊັ້ນກໍໄດ້ ວິລະພອນກໍມີເລື່ອງອີກເລື່ອງໜຶ່ງສິເລົ່າສູ່ຟັງ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ຂາຍປຶ້ມ ປຶ້ມຫຍັງລະ ປຶ້ມອ່ານຫຼືປຶ້ມຂຽນ ປຶ້ມອ່ານຫຼືວ່າ ປຶ້ມຂຽນກໍມາຟັງນຳກັນລອງເບິ່ງເນາະ ອື ກະມີນັກຂຽນຫຼືວ່ານັກປະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງທ່ານໜຶ່ງນີ້ຈະມາຢາມຮ້ານຂາຍປຶ້ມແຫ່ງໜຶ່ງ ເຈົ້າຂອງຮ້ານນີ້ກໍຮູ້ສຶກວ່າເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງ ແລະກໍຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ ທຳມະດາແ ລ້ວ ນັກປະພັນເບາະອີ່ຫຼີຊິມາຢາມຮ້ານຂາຍປຶ້ມຫວາ ແລ້ວເປັນແນວໃດຕໍ່ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍປຶ້ມກະໄດ້ຂົນເອົາປຶ້ມອອກຈາກຕູ້ໃສ່ປຶ້ມຫັ້ນຈົນໝົດ ແລະກໍເອົາປຶ້ມຂອງນັກປະພັນຄົນນັ້ນຫັ້ນມາໃສ່ແທນຈົນເຕັ ມຕູ້ ເມື່ອນັກປະພັນທ່ານນັ້ນມາຮອດ ໂອ້ ດີອົກດີໃຈທີ່ສຸດເລີຍ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ລາວຄົງຈະຄິດວ່າຮ້ານນີ້ຂາຍແຕ່ປຶ້ມຂອງລາວແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນນັກປະພັນກໍຖາມເຈົ້າຂອງຮ້ານວ່າ ເອີ ຮ້ານຂາ ຍປຶ້ມຂອງທ່ານນີ້ຂາຍແຕ່ປຶ້ມຂອງຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນບໍ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຄົງຕອບວ່າ ເອີ ແມ່ນແລ້ວທ່ານ ຮ້ານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂາຍແຕ່ປຶ້ມຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ໂອ້ຍ ບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນໃດ໋ສົມແພງ ອ້າວ ຄັນຊັ້ນເຈົ້າ ຂອງຮ້ານຕອບວ່າແນວໃດຊັ້ນນະ ເຈົ້າຂອງຮ້ານເພິ່ນຕອບວ່າຈັ່ງຊີ້ ອັນປຶ້ມອື່ນຫັ້ນຂາຍດິບຂາຍດີ ໄດ້ຂາຍໄປໝົດແລ້ວ ຍັງເຫຼືອແຕ່ປຶ້ມຂອງທ່ານນີ້ແຫຼະ

ການກະທຳແບບປະຈົບປະແຈງ ການເວົ້າແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຟັງມ່ວນຫູ ແຕ່ວ່າບາງເທື່ອອາດຈະບາດໃຈຄົນອື່ນ ແມ່ນແລ້ວ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າບໍ່ຄວນປະຈົບປະແຈງແມ່ນບໍ່ ອື ເຮັດໄປຕາມຄວາມເປັນຈິງຈະດີກວ່ າ ແຕ່ວ່າຄົນປະເພດນີ້ນີ່ກະມີຫຼາຍໃດ໋ ອື ບາງຄົນນີ່ປະຈົບປະແຈງເກັ່ງແລ້ວກະໄດ້ດີກະມີ ແຕ່ຄິດວ່າຄົງບໍ່ມີຄວາມພາກພູມໃຈເທົ່າໃດດອກ ແລະກໍບໍ່ຄວນເອົາແບບຢ່າງນຳອີກ ອືມ ວັດກັນທີ່ຄວາມຮູ້ຄວາມສາ ມາດດີກວ່າແມ່ນບໍ່ ແນ່ນອນ ເອົ້າ ບໍ່ເວົ້າຫຼາຍຢາຍຫ່າງ ມາຟັງເລື່ອງຕໍ່ໄປດີກວ່າ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ນີ້
ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ນີ້ກໍຄືຊິແມ່ນຄົນມາແຕ່ບ່ອນອື່ນເນາະ ອື ເອົ້າ ເລື່ອງເປັນແນວໃດສົມແພງ ເລື່ອງມັນເປັນແນວນີ້ ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງມັກດື່ມເຫຼົ້າເປັນປະຈຳ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ຊຽງເມົາວ່າຊັ້ນຊະ ອືມ ມີມື້ໜຶ່ງເຂົາດື່ມເຫຼົ້າ ເມົາແທ້ເມົາວ່າ ລາວກໍຍ່າງເຊຊ້າຍເຊຂວາໄປເລື້ອຍໆ ໄປໃສບໍ່ຮູ້ເນາະ ຕາມພາສາຄົນຂີ້ເມົາວ່າຊັ້ນຊະເນາະ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ຖືແກ້ວເຫຼົ້າດື່ມໄປຍ່າງໄປ ອື ເມື່ອຍບ່ອນໃດກໍນອນພັກຢ່າງມີຄວາມສຸກ ໝາເ ຫົ່າກໍບໍ່ສົນໃຈ ໂອ ຄົນເມົາກໍເປັນແນວນີ້ແຫຼະ ອືມ ດີແຕ່ວ່າຍ່າງໄປເນາະ ຄັນແມ່ນວ່າເມົາແລ້ວຂັບລົດນີ້ ມັນອັນຕະລາຍແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ເອີ ຄັນວ່າບໍ່ຕຳຄົນອື່ນ ບາງເທື່ອກໍຊິໄປຕຳເສົາໄຟຟ້າຊັ້ນເດ ເອີ ບາງ ເທື່ອກໍຊິຂີ່ເຈີດລົງຮ່ອງພຸ້ນກໍມີ ເອົາ ເປັນແນວໃດຕໍ່ບັດນີ້ ຊາຍຂີ້ເມົາຄົນນັ້ນຍ່າງໄປຮອດບ່ອນໜຶ່ງ ເຫັນແປ້ນມ້າກໍເລີຍນອນຫຼັບຢູ່ບ່ອນນັ້ນຈົນຮອດມື້ເຊົ້າ ພໍຮູ້ເມືອຂຶ້ນມາຕອນເຊົ້າ ເຂົາງວກຊ້າຍງວກຂວາ ເ ຫັນຊາຍຄົນໜຶ່ງນອນຢູ່ຂ້າງໆ ກຳລັງຕື່ນພໍດີ ເຂົາຢາກຖາມຊາຍຄົນນັ້ນວ່າ ຢູ່ບ່ອນນີ້ແມ່ນບ່ອນໃດ ແຕ່ພໍເຂົາຊິອ້າປາກຖາມ ພໍດີເຫັນຕາເວັນກຳລັງພົ້ນຂອບຟ້າ ໂອ ຂະໜາດວ່າເມົາກໍຍັງເຫັນຕາເວັນຢູ່ເນາະ ແລ້ວເຂົາຖາມວ່າແນວໃດ ຍ້ອນຄວາມເມົາ ຫຼືວ່າຍ້ອນງ້ວງນອນກໍບໍ່ຮູ້ ເຂົາເລີຍຖາມຂຶ້ນວ່າ ເຮີຍ ສະຫາຍ ຢູ່ບ່ອນນີ້ ຕາເວັນຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນໃດ ຊາຍທີ່ນອນຢູ່ຂ້າງເລີຍຕອບວ່າ ເອີ ຂ້ອຍກໍບໍ່ຮູ້ຄືກັນ ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ ນີ້

ສະແດງວ່າຊາຍຄົນນັ້ນກໍເມົາຄືກັນເນາະ ແມ່ນແຫຼະ ເອົາ ເປັນແນວນີ້ແຫຼະຄົນເມົາ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ບໍ່ວ່າຊິເປັນເຫຼົ້າເປັນເບຍ ກໍບໍ່ຄວນດື່ມຫຼາຍເກີນໄປ ອື ເອີ ດື່ມໜ້ອຍເປັນຢາ ດື່ມຫຼາຍໃຫ້ໂທ ດ ແມ່ນແຫຼະ ດື່ມຫຼາຍໃຫ້ໂທດແນ່ນອນ ເອົາ ມາປ່ຽນບັນຍາກາດຟັງເພງອີກກ່ອນຈັກສອງເພງ

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 MHz
ທ່ານກຳລັງຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງຈາກ CRI FM 93 MHz ຄິດວ່າສຽງເພງພ້ອມດ້ວຍເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຮົານຳມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງນີ້ ກະຄົງເປັນທີ່ສຸກອາລົມໃຫ້ທ່ານບໍ່ຫຼາຍກະໜ້ອຍ ຫວັງວ່າຄົງ ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ແນວໃດກໍດີ ຖ້າວ່າທ່ານມີເລື່ອງຕ່າງໆ ຢາກໃຫ້ພວກເຮົານຳມາເລົ່າໃນລາຍການ ກໍສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ ຫຼືວ່າມີຄຳຄິດຄຳເຫັນແນວໃດ ກໍຕຳນິຕິຊົມມາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາກໍບໍ່ ຍາກ ແມ່ນແລ້ວ ທາງທີ່ງ່າຍໆທີ່ສຸດນີ້ກໍແມ່ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນມາທີ່ 2930 ສຳລັບຫຼັກ 2 ຫຼັກ 5 ກໍແມ່ນ 5930 ຫຼັກ 7 ແມ່ນ 7930 ແລະ ຫຼັກ 9 9930 ຫຼືວ່າຈະສົ່ງມາທາງອີເມວກໍໄດ້ ອີເມວພວກເຮົາ ແມ່ນ laos@cri.cn ອືມ ໂທລະສັບມາກໍໄດ້ 0086 10 6889 2192 ຍິນດີ ຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ບັດນີ້ຈະໃຫ້ທ່ານຟັງນິທານເລື່ອງໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນນິທານທີ່ມີຂໍ້ຄິດ ແຕ່ກໍບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍດອກ ຟັງແບບສະບາຍໆດີກວ່າ ນິທານມີຂໍ້ຄິດແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຄິດ ຈັກປານໃດສົມແພງກໍໄດ້ ເອົາມາຟັງນຳ ກັນເບິ່ງທ່ານຜູ້ຟັງ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ຄວາມກັງວົນຂອງຍິງຊະລາ ໃນລະຫວ່າງທີ່ອາຈານເຊນໄດ້ອອກໄປທຳກິດຈະກຳທາງທຳນັ້ນກໍໄດ້ຮັບນິມົນໃຫ້ໄປພັກຢູ່ເຮືອນຍິງຊະລາຄົນໜຶ່ງ ເມື່ອໄປຮອດເຫັນຍິງຊະ ລາຄົນນັ້ນໜ້າຕາອົມທຸກ ແລະ ກະຍັງຮ້ອງໄຫ້ບໍ່ເຊົາ ອາຈານເຊນຈຶ່ງຖາມນາງວ່າ ເອີ ທ່ານມີຄວາມທຸກໃຈອັນໃດ ຈຶ່ງຮ້ອງໄຫ້ບໍ່ເຊົາເຊັ່ນນີ້ ຍິງຊະລາກໍເລີຍຕອບວ່າ ອາ ຂ້ານ້ອຍນີ້ມີລູກສາວສອງຄົນ ລູກສາວ ກົກຫັ້ນແຕ່ງງານກັບພໍ່ຄ້າຂາຍເກີບຜ້າ ອັນສ່ວນວ່າລູກສາວຫຼ້ານັ້ນກະແຕ່ງງານກັບພໍ່ຄ້າຂາຍຄັນຮົ່ມ ເອີຍ ມື້ໃດທ້ອງຟ້າປອດໂປ່ງ ຂ້ານ້ອຍກໍກັງວົນໃຈວ່າຮ້ານຂາຍຄັນຮົ່ມຂອງລູກສາວຫຼ້າຫັ້ນຄົງຂາຍບໍ່ໄດ້ ດີ ກະຈຶ່ງອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຄິດນຳລູກ ແຕ່ຫາກມື້ໃດຟ້າຄຶ້ມຝົນຕົກ ຂ້ານ້ອຍກໍກັງວົນວ່າຮ້ານຂາຍເກີບຜ້າລູກສາວກົກຫັ້ນຕ້ອງບໍ່ໄດ້ຂາຍດີ ເພາະບໍ່ມີໃຜຢາກໃສ່ເກີບປຽກ ເມື່ອແຕ່ລະມື້ເປັນຄືແນວນີ້ ຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງກັ ງວົນໃຈ ນ້ຳຕາຫຼັ່ງອອກມານີ້ແຫຼະທ່ານເອີຍ ເມື່ອອາຈານເຊນໄດ້ຟັງຈຶ່ງກ່າວວ່າ ໂອ ເປັນແນວນີ້ເອງ ທ່ານຄິດແບບນີ້ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງໃດ໋ ອ້າວ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ມານດາວິຕົກກັງວົນແທນລູກສາວມີຫ ຍັງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເນາະຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າກັງວົນໄປກະຊ່ວຍແກ້ຫຍັງບໍ່ໄດ້ ແຕ່ກໍອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຄິດເປັນຫ່ວງນຳພວກນາງ ເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ ອາຈານເຊນຈຶ່ງກ່າວວ່າ ເອີ ມານດາວິຕົກກັງວົນເພາະລູກບໍ່ ແມ່ນເລື່ອງຜິດ ແຕ່ມານດາເບີກບານໃຈເພາະລູກຍ່ອມຈະດີກວ່າ ທ່ານລອງຄິດເບິ່ງດູ ມື້ໃດແດດກ້າຟ້າໃສ ຮ້ານຂາຍເກີບຜ້າຂອງລູກສາວກົກຕ້ອງໄດ້ຂາຍດິບຂາຍດີເປັນພິເສດ ແລະ ມື້ໃດຝົນຕົກ ຮ້ານຂາ ຍຄັນຮົ່ມຂອງລູກສາວຫຼ້າກໍໄດ້ຂາຍດີເຊັ່ນກັນ ຖ້າຄິດແບບນີ້ທ່ານກໍເບີກບານສຳລານໃຈທຸກໆວັນ ບໍ່ຕ້ອງທຸກເສົ້າກັງວົນໃຈອີກແລ້ວ ເມື່ອຍິງຊະລາໄດ້ຟັງອາຈານເຊນເວົ້າແນວນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ ງ ຈາກນັ້ນເມື່ອຄິດໄດ້ຈຶ່ງສະບາຍໃຈທຸກຄັ້ງ ເມື່ອຄິດເຖິງລູກສາວທັງສອງ ເຂົາກໍມີຮອຍຍິ້ມແຫ່ງຄວາມສຸກເຕັມໃບໜ້າສະເໝີ
ບໍ່ມີປັດໄຈໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີຄວາມທຸກໄດ້ເທົ່າກັບຕົວຂອງຕົນເອງ ສຸກທຸກຢູ່ທີ່ໃຈ ແມ່ນລະ ເມື່ອປ່ຽນມຸມມອງຄວາມຄິດກໍປ່ຽນໄດ້ ແມ່ນເປັນເລື່ອງດຽວກັນແຫຼະ ແມ່ນ ເພາະອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງຄວາມທຸກ ນີ້ກໍຄືຄວາມສຸກ ບໍ່ວ່າເລື່ອງໃດເນາະ ເມື່ອເບິ່ງໃຫ້ທຸກມັນກໍທຸກໄດ້ ເບິ່ງໃຫ້ສຸກກໍສຸກໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ອື ດັ່ງນັ້ນກໍຈົ່ງຢຸດສ້າງຄວາມທຸກໃຫ້ກັບຕົນເອງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ມື້ນີ້ມາຮອດຕອນທ້າຍແລ້ວ ກໍຫວັງວ່າຄົງສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຫວັງວ່າຄົງເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຕ້ອງຂໍຂອບອົກຂອບໃຈນຳມິດລາຍການທຸກໆທ່ານທີ່ ຕິດຕາມຮັບຟັງດ້ວຍດີສະເໝີມາ ມື້ນີ້ກ່ອນຈາກກັນ ຈະມອບສຽງເພງໃຫ້ທ່ານໄດ້ມ່ວນຊື່ນປິດທ້າຍລາຍການ ໝົດເພງໝົດເວລາບ່ອນໃດ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ສົມແພງ ແລະ ວິໄລພອນ ກໍຕ້ອງລາໄປກ່ອນ ຂໍຄວາມສຸ ກໂຊກດີຈົ່ງເກີດມີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ພົບກັນໃໝ່ໃນມື້ໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ

ໂອ້ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງ ໂອ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງຕໍ່ຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານກັບລາຍ ການ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ເລື່ອງແປກໆ ຟັງແລ້ວອົມຍິ້ມ ສະໝອງປອດໂປ່ງແນ່ນອນ